ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວຢືນຢັນທີ່ຈະປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງລາວໃນປີ 2019 ໃຫ້ຂະຫຍາຍໂຕເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 6.5 ເປີເຊັນຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງຊົງລິ ດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ VOA ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ການເນັ້ນໜັກຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ ຂັ້ນແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງ ປະຈຳສົກປີ 2018 ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວ່າ ທຸກພາກສ່ວນຈະຕ້ອງປະສານງານກັນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ ໃນຕະຫຼອດປີ 2019 ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ວ່າ ເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນລາວຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍຕັ້ງແຕ່ 6.5 ເປີເຊັນຂຶ້ນໄປ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານທອງລຸນ ຍອມຮັບວ່າ ເສດຖະກິດລາວໃນປີ 2018 ທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 6.5 ເປີເຊັນ ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດລາວກຳນົດໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ເປີເຊັນນັ້ນ ນອກຈາກຈະມີສາເຫດມາຈາກບັນຫາໜີ້ ສິນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ບັນຫາຖານລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດແລ້ວ ຍັງມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສ ດຖະກິດທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງລຸນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງເລິກເທື່ອ ການຜັນຂະຫຍາຍຍັງບໍ່ທັນໄວປານໃດເທື່ອ ກະຊວງໃດເຮັດອັນໃ ດ ອັນໃດ ຂະແໜງການໃດເຮັດອັນໃດ ເວົ້າແຈ້ງຢູ່ໃນມະຕິຂອງລັດຖະບານຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍເຊັນໄປໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການເຮັດ ມີແລ້ວ ເຮັດຊະ ບາດນີ້ປີ 2019 ເລີ່ມເຮັດອັນນີ້ ເຂົ້າເລິກແກ້ໄຂບັນດ າບັນຫານີ້ ເພາະແຕ່ລະມາດຕະການມັນປົກຄຸມໃນການສ້າງສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາກ້າວໜ້າໄປ ໂດຍ 8 ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂ ອງລັດຖະບານລາວກໍຄື ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະໝັ້ນທ່ຽງ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນ ແລະງົບປະມານລັດໃຫ້ແຂງແຮງ ດ້ວຍການປະຕິຮູບກົນໄກໃນການເ ກັບລາຍຮັບໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ ແລະໂປ່ງໃສ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ປັບປຸງສະພາວະແວດລ້ອມ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນພາຍໃນແລະຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະພັດທະນາການບໍລິການ ໂດຍສຸມໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ເທື່ອລະກ້າວ ສຸມໃສ່ການພັດທະນາທາງດ້ານວັດທະນະທຳສັງຄົມ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຄົ້ນຄວ້າ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງໃຫ້ເ ປັນແຜນການ ແລະໂຄງການລະອຽດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ບໍລິຫານລັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທີ່ແນໃສ່ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະສະພາທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຕິດຕາມກວດກາການປັບປຸງນິຕິກຳໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ ທາງດ້ານຄະນະ ຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສະຫຼຸບສະພາວະທາງເສດຖະກິດໃນປີ 2018 ຂອງລາວວ່າ ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 6.5 ເປີເຊັນ ໂດຍຫຼຸດລົງຈາກ 6.9 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2017 ເພາະວ່າໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ກ ານຜະລິດດ້ານກະສິກຳໄດ້ຕ່ຳກວ່າ ແຜນການ ແລະ ຜົນຜະລິດດ້ານແຮ່ທາດກໍລົດລົງ 2 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ສ່ວນອັດຕາເງິນເຟີ້ກໍເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງ 3 ເປີເຊັນ ຫາ 5 ເປີເຊັນ ຈາກການປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້ານຳ ເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ລັດຖະບານລາວບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລາຄາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບນັ້ນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 6.5 ເປີເຊັນ ດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ ຍອດຜ ະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫຼື GDP ໃນປີ 2018 ສາມາດຖົວສະເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວທີ່ລະດັບ 2,599 ດອນລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຊຶ່ງສູງກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຮັບຮອງໄວ້ ທີ່ອັດຕາສະເລ່ ຍ 2,536 ດອນລາ ສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ໂດຍພາກອຸດສາຫະກຳຂະຫຍາຍຕົວ 6 ເປີເຊັນ ພາກບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວ 7 ເປີເຊັນ ແລະ ພາກກະສິກຳຂະຫຍາຍຕົວ 2 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ລາຍງ ານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA